ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຕົກເປັນຫຼາຍກວ່າ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງຈຳນວນຄົນທັງໝົດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຖືກດູແລໂດຍໂຮມແຄ ການມີເດັກຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ຄືຄົນ ອາບໍຣິຈິນໍ ແລະ ຊາວເກາະທໍເຣດສະເຕຣດ ຫຼາຍຢູ່ໃນລະບົບການການປົກປ້ອງເດັກໆຂອງປະເທດນີ້ ແມ່ນວ່າຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ຢ່າງມາກມາຍ ແລະ ໜ້າວິຕົກນຳ ນັ້ນແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າຮູ້ເຫັນທີ່ມີຢູ່ໃນໜັງສືລາຍງ ານ Family Masters Report ຂອງປີ 2019 ໜັງສືລາຍງານນີ້ເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດປະສົງລົບລ້າງການທີ່ມີເດັກໆຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ໃນໂຮມແຄນັ້ນໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2040 ທ່ານ ອາເຊຍ ດາວີ ມີຄວາມເປັນຍິ່ງໃນການເປັນ ຄົນ ບັດຈະລາ ແລະ ກາວາຣາ ແຕ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ໃນຊີວິດ 18 ປີແລກໆຂອງທ່ານ ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ໜັງສືລາຍງານໃໝ່ໂດຍ Family Masters ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແນວໂນ້ມການເອົາຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍອອກໄປຈາ ກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງຖາວອນ ແມ່ນທະວີຂຶ້ນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍປຽບຢ່າງມາກມາຍ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນເວົ້າວ່າ ເດັກໆຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຕົກເປັນ 37.3 ເປີເຊັນຂອງຄົນທັງໝົດ ທີ່ຢູ່ໃນໂຮມແຄ ອັນມີດ້ວຍ Foster Care ແຕ່ເດັກໆຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຕົກເປັນ 5.5 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຂອງເດັກໆທັງໝົດ

When I was six I was separated from all my other siblings ທ່ານຄ້າງຫ້ອງຮຽນປີທີ 4 ຍ້ອນວ່າທ່ານອ່ານບໍ່ໄດ້ຂຽນບໍ່ເປັນ ລາຍງານນັ້ນກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເດັກຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ບັດນີ້ຄົງຖືກເອົາໄປຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກວ່ າຄົນອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍເຖິງ 10.2 ເທົ່າ ທ່ານ Weston ບອກເຕືອນວ່າ ຖ້າວ່າການກະທຳຕ່າງໆບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໂດຍໄວ ຈຳນວນເດັກພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຢູ່ໃນການດູແລຕ່າງໆ ຈະ ທະວີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົ່າໃນໄລຍະ 10 ປີຂ້າງໜ້າ Family Masters ກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີຍຸດທະສາດຂັ້ນແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງລະອຽດລະອໍ ທີ່ຈະມີການແກ້ໄຂສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍເດັກໆ ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ

ຕ້ອງການການດູແລ ແລະ ຄ້ຳຈູນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບວັດທະນະທຳ ຍານາງເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີຍຶດໝັ້ນກັບການຈະປະສານກັນກັບທຸກຂັ້ນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມປອດໄພ ແລ ະ ການຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກໆອົດສະຕາລີ ແລະ ບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ທ່ານອາເຊຍເວົ້າວ່າ ເມື່ອທ່ານອອກໄປຈາກລະບົບການຕ່າງໆ ແມ່ນວ່າຊີວິດຂອງທ່ານເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຢ່າງຈິງຈັງ ວ່າຊັ້ນ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast